ສະບາຍດີ ທ່ານສົມດີ ຂ່າວ ຂ່າວສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າກ່ອນອື່ນໝົດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າເລື່ອງເຕະບານ ຫຼືວ່າສົນຈິດສົນໃຈນີ້ກໍແມ່ນວ່ານັກເຕະບານລາວຄົນໜຶ່ງຖືກຕ້ອງຫ້າມຕະຫຼອດຊີວິດ ຕະຫຼອດຊາດວ່າຊັ້ນເຖາະ ກ່ຽວກັບການລົ້ມບານໃນການທີ່ວ່າລາວແຂ່ງຂັນຢູ່ຮົງກົງນັ້ນກໍ ທີ່ວ່າບັດນີ້ນີ້ຕົກມີ 3 ຄົນແລ້ວນີ້ນະ ຂໍໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງແດ່ ທາງສະມາພັນເຕະບານແຫ່ງເອເຊຍ ຫຼືວ່າ AFC ກະໄດ້ລົງໂ ທດນັກເຕະບານລາວຕະຫຼອດຊີວິດ ຄັ້ງນີ້ອີກ 1 ຄົນ ກໍລວມເປັນ 3 ຄົນແລ້ວທີ່ໄດ້ລົງໂທດລວມເທື່ອນີ້ນຳເນາະ ຈາກການກວດສອບຂອງສະມາພັນເຕະບານແຫ່ງເອເຊຍທີ່ເຂົ້າໄປເຊັກລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ຂ ອງເກມການແຂ່ງຂັນ ຄູ່ລະຫວ່າງຮ່ອງກົງທີ່ເອົາຊະນະສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ 4 ປະຕູຕໍ່ 0 ໃນການແຂ່ງເຕະບານນັດອຸ່ນເຄື່ອງນານາຊາດ ເກມລະດັບ A ແມັດ ທີ່ AFC ແລະ FIFA ຮັບຮອງ ຫວ່າງ ວັນທີ 5 ຕຸລາ 2018 ມີສິ່ງທີ່ເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າສົງໄສຫຼາຍຢ່າງ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງຂອງຜົນສະກໍ ໂດຍທາງ AFC ກະກວດພົບວ່າ ທິບພອນໄຊ ອິນທະວົງສາ ຜູ້ຮັກສາປະຕູທີມຊາດລາວ ມີສ່ວນຕໍ່ການລັອກຜົນການແຂ່ງຂັ ນ ກະໄດ້ມີຄຳສັ່ງແບນປະຕູທີມຊາດລາວລາຍນີ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແຕ່ວ່າກ່ອນໜ້ານີ້ ທາງ AFC ກະໄດ້ລົງໂທດນັກ 2 ນັກເຕະທີມຊາດລາວດ້ວຍການແບນຕະຫຼອດຊີວິດ ກັບຄຳແພງ ໄຊຍະວຸດທິ ອະດີດນັກເຕະທີ່ເຄີຍໄ ປຫຼິ້ນອາຊີບໃນໄທລີກ ແລະກັບແລມໂບ້ ໄຊຊະນະ ຫວ່າງຊ່ວງຕົ້ນປີທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂໍ້ຫາຮັບຈ້າງກຳນົດຜົນຂອງການແຂ່ງຂັນ ເປັນເກມດຽວກັບທິບພອນໄຊ ອິນທະວົງສາ ຜູ້ຮັກສາປະຕູທີມຊາດລາວ ທີ່ໂດນແບ ນລ່າສຸດ ໃນເກມທີ່ລາວແພ້ຮ່ອງກົງເນາະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າຕ້ອງຫ້າມ ຫຼືວ່າແບນຕະຫຼອດຊີວິດນັກເຕະລາວນີ້ນະ ອັນໝາຍເຖິງຜູ້ມືຮັບປະຕູຊັ້ນເຖາະ ທາງການນັ້ນຮູ້ຈັ່ງໃດວ່າຜູ້ກ່ຽວລົ້ມບານ ຍ້ອນທີ່ວ່າຜູ້ ກ່ຽວຮັບບານແບບທີ່ວ່າຜິດປົກກະຕິ ປ່ອຍໃຫ້ບານເຂົ້າຊັ້ນບໍ ບໍ່ແນ່ໃຈເນາະວ່າ ເປັນການຈົງໃຈ ຫຼືວ່າເຮັດຈັ່ງໃດ ແຕ່ວ່າຈັ່ງໃດກໍຕາມ ລະກະເປັນເລື່ອງຂອງການສືບສວນສອບສວນຂອງຄະນະ AFC ຫຼືວ່າສະມ າພັນເຕະບານທີ່ມີການສອບສວນກັນມາ ມາດົນພໍສົມຄວນ ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນຫວ່າງຕັ້ງແຕ່ປີ 2018 ຈົນຮອດຫວ່າງມື້ວານມື້ກ່ອນນີ້ກະໄດ້ຕັດສິນອອກມານະ ວ່າຜູ້ຮັກສາປະຕູລາຍນີ້ກະມີຜົນເຮັດໃຫ້ ເປັນການລັອກ ສະກໍ ຫຼືວ່າລົ້ມບອນຈັ່ງຊີ້ນະ ອືມ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເບິ່ງເລື່ອງກິລານີ້ກໍ ກໍເຄີຍເຫັນເປັນຄ້າຍກັບວ່າລົ້ມບານນີ້ແຫຼະ ໃນສະໄໝກ່ອນເຕະບານຢູ່ລາວ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າກໍເຕະບານຄືກັນ ແຕ່ວ່າໃນດ້ານກາ ນລົ້ມມວຍນີ້ ຄືມວຍໄທນີ້ກໍ ມັນກໍມີສາລະຄະດີທີ່ວ່າເອົາມາໂຊ ຫຼືວ່າສຶກສາໃຫ້ຄົນຮູ້ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈ້ອງຕາເບິ່ງຢ່າງຄັກແນ່ໄດ້ວ່າເຂົາເຈົ້າລົ້ມມວຍແບບໃດ ຈັບພິລຸດບໍ່ໄດ້ ແລ້ວກໍບໍ່ເຫັນເລີຍ ທີ່ວ່າ ເຂົາເຈົ້າລົ້ມນະ ແຕ່ວ່າຄະນະກຳມະການ ຫຼືວ່າທາງການໄທກ່ຽວກັບມວຍໄທນີ້ ເຂົາເຈົ້າຊ່ຽວຊານຫຼາຍ ເຂົາເຈົ້າເບິ່ງບາດດຽວແລ້ວກໍຮູ້ໂລດວ່າລົ້ມມວຍ ແລ້ວກໍໃນທີ່ສຸດ ນັກມວຍກໍອອກມາຮັບສາລະພາ ບວ່າລົ້ມແທ້ ແຕ່ວ່າການລົ້ມມວຍໂດຍນັກເຕະລາວ 3 ຄົນນີ້ນະ ມັນມີຄະນະກຳມະການມອງເບິ່ງບໍ່ ຫຼືວ່າສົງໄສ ແລະ ຕິດຕາມ ກໍເລີຍຈັບພິລຸດ ຫຼືວ່າຮູ້ກົນໄກໄດ້

ກໍສົງໄສໂລດ ກະ ນັກເຕະບານກະ ກະຄືສິແບບນັ້ນລະ ແຕ່ວ່າການລົງໂທດນີ້ ມີການປັບໃໝແນວໃດບໍ່ 3 ຄົນນີ້ນະ ອັນນີ້ກະບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງວ່າປັບໃໝເທົ່າໃດ ແຕ່ວ່າເວົ້າແຕ່ເຖິງເລື່ອງຂອງວ່າຕັດສິດບໍ່ໃຫ້ມີກາ ນເລ່ນ ອາ ຫຼືວ່າແຂ່ງບອນໃນລະດັບຕ່າງໆຕະຫຼອດຊີວິດ ຄື ຄືຕັດອອກເລີຍເນາະ ຕັດອອກໃນການແຂ່ງຂັນນານາຊາດຊື່ໆຕິ ແຕ່ວ່າພວກເຫຼົ່ານີ້ກະເຕະບານຢູ່ໃນລາວ ແຂ່ງຂັນຢູ່ໃນລາວເອງໄດ້ບໍ່ ຫຼືວ່າແນວ ໃດເນາະ ຫຼືວ່າຢູ່ໃນລາວກະບໍ່ໃຫ້ເຕະ

ແລ້ວໃນປະເທດໄທນີ້ນະ ວົງການເຕະບານນີ້ມັນກວ້າງຂວາງ ແລ້ວມັນກະໃຫຍ່ ແລ້ວກໍມີການພະນັນຫຼາຍແທ້ໆ ບໍ່ວ່າສິແມ່ນຄົນຂັບລົດແທັກຊີ ຫຼືວ່າຕາມຮ້ານຕະຫຼາດ ຫຼືວ່າຕາມຫ້ອງການໃຫຍ່ໆ ຫຼືວ່າບ່ອນໃຫ ຍ່ໆຈັ່ງຊີ້ ກໍມີການລົງພະນັນເຕະບານນີ້ນະ ລີກນັ້ນລີກນີ້ ພາຍໃນລີກປະເທດໄທ ລີກຕ່າງປະເທດພ້ອມຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວກໍ World Cup ພ້ອມຈັ່ງຊີ້ນະ ໃນປະເທດໄທນີ້ ມັນກໍມີການລົ້ມບານນີ້ຢ່າງແນ່ນອນຕົວະ

ອືມ ກະແປວ່າ ຈັບບໍ່ໄດ້ ກະແປວ່າບໍ່ມີຫັ້ນລະໄປ ເອົ້າ ບັດນີ້ນີ້ ຂໍຫັນໄປເວົ້າເລື່ອງໃໝ່ ເລື່ອງທຳມະຊາດນີ້ແຫຼະ ພາຍຸຊິນລາກູ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໜັກໃຫ້ແກ່ລາວກັບໄທນີ້ເດ້ ອັນນີ້ມັນເປັນແນວໃດ ອັນນີ້ໄລ່ມາ ຕັ້ງແຕ່ວັນ ວັນທີ 3 ເປັນຕົ້ນມາ ກະຕົກມາເລື້ອຍເນາະ ຕອນນີ້ກະ ກະເບົາລົງແດ່ຢູ່ ແຕ່ວ່າພາຍຸຊິນລາກູນີ້ນະ ກໍໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ກັບໄທລາວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເນາະ ໃນຫຼາຍພື້ນທີ່

ລະກະໃນຝັ່ງລາວນີ້ແມ່ນໄຊຍະບູລີນີ້ ແມ່ນ້ຳຮຸ່ງ ໄຊຍະບູລີຫັ້ນ ກະແປວ່າຖ້ວມຮ້າຍແຮງລະ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຜ່ານ Facebook ຫຼືວ່າ YouTube ນີ້ ມັນ ເຮືອນເປັນຫຼັງບັກໃຫຍ່ ມັນກະຍັງພັດກວາດເອົາໄປເລີຍ ແລ້ວໃນຈັງຫ ວັດເລີຍນີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນກະມີຄວາມເສຍຫາຍເຖິງຂັ້ນທີ່ວ່ານ້ຳພັດເອົາເຮືອນໄປຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຖືວ່າທັງເຮືອນທັງຫຼັງນີ້ ກະຖືວ່າຫຼາຍຫຼັງເນາະ ຫຼາຍຫຼັງພໍສົມຄວນ ເພາະ ວ່າມັນເປັນນ້ຳປ່າໄຫຼມາຕາມຮ່ອງເຂົາ

ໂອ ມັນກະແປກເນາະ ອັນ M16 ມັນໄວກວ່າເຮືອອີກ ຍິງໃສ່ໃຫ້ມັນຮົ່ວ ມັນກະຈົມຢູ່ກາງຂອງ ມັນກໍຊິໄປໃສ ມັນກໍລອຍເຂົ້າຝັ່ງ ກໍຈັບໄດ້ ແຕ່ວ່າດັ່ງເດີມ ແລະມັນຈັບບໍ່ໄດ້ອີກ ແລ້ວຢາເສບຕິດນີ້ ຮູ້ບໍ່ວ່າມັນຊິໄປໃສ ປາ ຍທາງ ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ໄດ້ສອບສວນເນາະວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ກະຊິລົງທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດໄທ ຕາມເມືອງໃຫຍ່ໆ ກໍຄືແຖວກຸງເທບ ແຖວພາກຕາເວັນອອກ ແຕ່ວ່າຫຼັກໆ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍຈະໄປລົງ ໄປທາງພາກໃຕ້ເນາະ ແຕ່ວ່າມັນມີປາຍທາງລົງໄປພາກໃຕ້ ຈາກບ່ອນໃດກໍບໍ່ຮູ້ ແຕ່ວ່າມີການກະຕວງບໍ່ວ່າ ຢາໄອສ໌ຊິຈັບໄດ້ນີ້ ມັນມັນ ມັນມາຈາກໃສ ມັນ ມັນແມ່ນຢູ່ ມັນມາຈາກຝັ່ງລາວ ແຕ່ວ່າບໍ່ແມ່ນມາແຕ່ຈີ ນພຸ້ນບໍ່ ຫຼືວ່າມາແຕ່ປະເທດຫວຽດນາມພຸ້ນບໍ່ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ຮູ້ບໍ່ເນາະ ຈາກສາຍ ອ່າ ຄືທີ່ຜ່ານມາເນາະ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍໄດ້ສືບສວນສອບສວນ ແລ້ວກະເປັນການຂ່າວເນາະ ອາ ຢາເສບຕິດສ່ວນໃຫ ຍ່ ບໍ່ວ່າຊິເປັນຢາບ້າ ຢາໄອສ໌ ຫຼືພວກໂຄເຄນ ເຮໂຣອິນ ອະໄລຕ່າງໆນີ້ເນາະ ສ່ວນໃຫຍ່ກະຊິມາທາງ

ຍ້າຍຖານການຂົນສົ່ງມາທາງທາງອີສານ ກໍກໍແມ່ນຢູ່ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຊິມາຈາກໃສກໍຕາມ ຢາເທື່ອນີ້ມັນປະມານເກືອບຕັນພຸ້ນ ຄັນວ່າມັນມາແຕ່ພາກເໜືອລາວ ສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳພຸ້ນ ມັນກໍແປວ່າຜ່າຜ່ານມາ ບັກໄກໆ ກໍແປວ່າທາງການປາບປາມຢາເສບຕິດລາວ ມັນເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ຜົນ ບັດມາຮອດຝັ່ງໄທແລ້ວ ຂ້າມມາແລ້ວຖືກຈັບນີ້ ກະແມ່ນວ່າເປັນການທີ່ວ່າປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄດ້ດີເຕີບ ແລ້ວເລື່ອງທີ່ວ່າຈັບໄດ້ຊຸດນີ້ນີ້ ບໍ່ແມ່ນມີສາຍສືບແຈ້ງບອກກ່ອນບໍ່ ຫຼືມີຄົນມາຟ້ອງບໍ່ ຫຼືວ່າແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ຕາມການຂ່າວນະ ກະຄືຄືວ່າ ມີມີມີສາຍສືບ ມີມີສາຍລາຍງານ ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງກະເປັນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງເຈົ້າໜ້າທີ່ ຂອງໄທ ແລ້ວກໍຂອງລາວເນາະ ໃນການຈັບເທື່ອນີ້

ເລື່ອງຂອງພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ກໍຈະເປັນພື້ນທີ່ລາບເນາະ ພື້ນທີ່ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ພູເຂົານີ້ກະກະບໍ່ຄ່ອຍມີເນາະ ມັນກະເລີຍງ່າຍຕໍ່ການກວດສອບ ແລ້ວກະຈັບກຸມເນາະ ອືມ ກະແປວ່າຍິງຜູ້ນັ້ນກໍຄືຊິແມ່ນຕິດຄຸກຕະ ຫຼອດຊີວິດ ຄັນບໍ່ຊັ້ນກໍຍິງເປົ້າກໍບໍ່ຈັກລະ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ກໍຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ໄດ້ກະລຸນາເລົ່າເລື່ອງລາວຂ່າວຄາວທີ່ເປັນທີ່ສົນໃຈນີ້